श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेहनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चिद्दुर्गतिम् तात गच्छति हे पार्थ न एव इह लोके न अमुत्र परस्मिन् वा लोके विनाशः तस्य विद्यते नास्ति नाशो नाम पूर्वस्मात् हीनजन्मप्राप्तिः स योगभ्रष्टस्य न अस्ति न हि यस्मात् कल्याणकृत् शुभकृत् कश्चित् दुर्गतिम् कुत्सिताङ्गतिम् हे तात तनोति आत्मानम् पुत्ररूपेण इति पिता तात उच्यते पिता एव पुत्र इति पुत्रः अपि तात उच्यते शिष्यः अपि पुत्र उच्यते गच्छति